SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ຜົນການພິຈາລະນາເອົາເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ຊຸດສົກປີຕໍ່ໄປ ຈາກໂອລິມປິກໂຕກຽວ 2021 ຖືກຊີ້ຂາດແລ້ວ ຄືນະຄອນບຣິສເບນ ຄວີນສແລນ ປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂອລິມປິກຊຸດສົກປີ 2032 ແລ້ວ ມີການກະຕວງວ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈົບດີສຳລັບບຣິສເບນ ທີ່ບັດນີ້ເປັນຜູ້ຊະນະມີໄຊໃນການຈະຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ຊຸ ດສົກປີ 2032 ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນຄັ້ງທີສາມ ທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ນອກນັ້ນກໍມີການມອງເຫັນວ່າ ໂອລິມປິກ 2032 ຈະກະຕຸກກະຕຸ້ນ ແລະ ຈະນຳເອົາເງິນຄຳມາສູ່ ເສດຖະກິດຄວີນສແລນ ແລະ ອົດສະເຕຣເລຍດ້ວຍ ມາກມາຍ ໃນປະຫວັດການໂອລິມປິກທີ່ມີຢູ່ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໃນເມື່ອຄາວປີ 1956 ຢູ່ທີ່ນະຄອນແມລ ເບີນ ແລະ ຊິດນີໃນປີ 2000 ແລະ ບັດນີ້ທີ່ບຣິສເບນໃນປີ 2032 ໂດຍເປັນທາງການ ບຣິສເບນ ຄວີນສແລນ ອົດສະເຕຣເລຍ ຖືກຊີ້ຂາດເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ປາຣາລິມປິກເກມ ຄືການແຂ່ງ ຂັນກິລາຄົນພິການ ຂອງຊຸດສົກປີ 2032 it's a once in a lifetime opportunity and everyone's rapt so good ນັ້ນໝາຍເຖິງວ່າ ຄົນບຣິສເບນກໍມອງເມືອໜ້າ ສຳລັບຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງການຈະແຂ່ງຂັນກິລານັ້ນດ້ວຍ

ຢູ່ສະການແຂ່ງຂັນກັນ ແລະ ຄູອາຈານຄົນໜຶ່ງແລ່ນມາ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ມັນເປັນທາງການແລ້ວ ມັນຖືກຢັ້ງຢືນແລ້ວ ບຣິສເບນໄດ້ 2032 ແລ້ວ ແລະ ເມື່ອໂຕເອງກັບໄປຮອດໄປເຖິງບ້ານພັກຂອງນັກກິລາ ມັນມີຄວາມຕື່ ນເຕັ້ນຢູ່ໃນສູນກາງທີມຊາດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ວ່າຊັ້ນ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ການໄດ້ຍິນການຊີ້ຂາດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຍານາງ ປາລາສຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄວາມດີອົກດີໃຈມາກມາຍ ແຕ່ມັນມີຄ ວາມເສຍໜ້າເສຍຕາແດ່ ຍ້ອນເມື່ອທີ່ທ່ານ ຈອນ ໂຄດ ປະທານຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກອົດສະເຕຣເລຍ ຮຽກໃຫ້ຍານາງ ປາລາສຸກ ໄປຮ່ວມພິທີການເປີດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ 2021 ທີ່ໂຕກຽວ ໃນຄັ້ງ ໜຶ່ງ ເມື່ອທີ່ຄວີນສແລນບົ່ງວາງຈຳນວນຖ້ຽວບິນໃສ່ການບິນຕ່າງໆທີ່ມາຍັງຄວີນສແລນຈາກຕ່າງປະເທດ ປາລາສຸກ

ມັນມີຫຍັງແດ່ ສ່ວນຍານາງປາລາເຊເວົ້າວ່າ ຍານາງບໍ່ຢາກລ່ວງລ້ຳໃຜໆ ວ່າຊັ້ນ ພາຍຫຼັງນັ້ນ ຈອນ ໂຄດສ໌ ປົກປ້ອງຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນັ້ນໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຄວາມເ ຫັນຂອງທ່ານເລື້ອຍໆມາ ທັງສາມຂັ້ນຂອງການປົກຄອງຄວນມາຮ່ວມພິທີໂອລິມປິກນັ້ນ Brisbane ບັດນີ້ມີເວລ່ຳເວລາເຖິງປະມານ 11 ປີ ເພື່ອກະຕຽມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ປາຣາລິມປິກສຸດສົກປີ 2032 ທີ່ Brisbane ໃນ ປະຫວັດການຂອງໂອລິມປິກ 11 ປີນັ້ນເປັນເວລາຍືດຍາວທີ່ສຸດ ເພື່ອກະຕຽມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ໂດຍບໍ່ຄືກັນກັບໂອລິມປິກອື່ນໆ ໂອລິມປິກ Brisbane 2032 ເປັນເຫດການ cost neutral ຄືຈະບໍ່ມີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຫຼາຍໃ ສ່ວ່າເທາະ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອກົດທັບໄວ້ການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຕ່າງໆ ແຕ່ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມມາກມາຍດ້ວຍ Dominique Lamb ເປັນ CEO ຂອງ National Retail Association

ນັກວິເຄາະບາງຜູ້ບາງຄົນກະຕວງວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຄຳສຳລັບໂອລິມປິກ 2032 ຈະມີເຖິງ 5,000 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີການກະຕວງວ່າ ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາລີຈະຕົກຕ່ຳຫຼຸດລົງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 8,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໂດຍທີ່ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ Queensland ຕົກຕ່ຳຈຳພື້ນ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ບາງຜູ້ບາງຄົນ ດັ່ງ Daniel

ຢ່າງແນ່ນອນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ